پاڻي، حملناڪم في الجاريه، سوار ڪيوسين توهان کي ٻيڙيء ۾، الله ٿو فرمائي، اي مڪي وارؤ! جڏهن پاڻي چڙهي آيو، نوح عليه السلام جي دور ۾،

ها ڪانت القاضيه اڄ جيڪر موت هجي ها پورو ڪندڙ اڄ جيڪر موت اچي مون کي ختم ڪري ايڏو شرمساري ۾ ۽ ايڏو عذاب جي ڀؤ ۾ ڀرجي ويندو ما اغنيٰ عني ماليه مون کي منهنجي مال نه بچايو هلڪ عني سلطانيه تباهه ٿي وئي مون کان منهنجي دولت طاقت به وئي دولت به وئي حڪومت به وئي حڪم ٿيندو خذوه پڪڙيوس فغلوه پوء ڳٽ وجهوس

توهان اهي ڪونه ٿا ڏسو پيا؟ اهي به فتح ڪري ڏيندوسان. توهان ڇا سمجهيو آهي؟ انه لقول رسول ڪريم، اهو قرآن هڪ پيغمبر سڳوري جو پيغام آهي، تنهنڪري اها معمولي ڳالهه ناهي، فرمائن ٿا، هلڪ ڪسريٰ فلا ڪسريٰ، هلڪ قيصر فلا قيصر. وما هو بقول شاعر، ڪنهن شاعر جو ڪلام ناهي، شاعر جو ڪلام هوندو آهي بي حقيقت خبر.

ڳالهه ٻڌو، هي نبي هو حق جو، توهان به دلين ۾ سمجهو ٿا ته نبي هو حق جو ۽ چئو ٿا ته هٿرادو ڳالهيون ٺاهيون اٿئي. ائين ناهي. نبي ڪا به ڳالهه الله جي مٿان نٿو ڪري سگهي. جيڪڏهن الله جي مٿان حق جو نبي ڪا به ڳالهه ڪري ته پوء الله تعاليٰ ان کي نه ڇڏي. پوء نه ڇڏي. هي خاص مسئلو آهي. ڇو ته قوم هن ۾ ڌوڪو کائيندي. معافي ناهي. فرمائي ٿو ته ايتري قدر سختي آ، جلد اخذ آ پڪڙڻو، جيڪڏهن اهو نبي هڪڙي ڳالهه به پنهنجي طرفان ڪري، لو تقول علينا، جيڪڏهن اهو رسول بڻائي ها اسان تي ڪي ڳالهيون، الاقاويل، لاخذنا، ته اسان پڪڙيون ها، منه، ان جو، باليمين، سڄو هٿ. نبي اسان تي جيڪر هٿرادو ڳالهه بڻائي ته هن جو سڄو هٿ پڪڙي،

ته پوء اسان هن جي سڄي هٿ کان وٺي هن جي هن جي گردن ڪاٽيون ها مطلب اهو آهي سراسر غلام احمد قادياني دعويٰ ڪئي ته الله تعاليٰ فرمايو آهي ته اسان جي مٿان نبي جيڪڏهن ڪوڙ هڻي ها ته اسان هڪدم ان جي شهه رڳ ڪاپيون ڪپيون ها جيڪڏهن مان ڪوڙو هجان ته الله تعاليٰ مون کي ماري نه ها اهو ڪتاب ۾ لکي ٿي پر ڳالهه هي آهي ته هي ته نبي حقيقي جي لاء آهي نه حضور صلي فرمائن ٿا مون کان بعد ٽيهه ڪوڙا دجال ايندا لا نبي بعدي مون کان بعد ڪو نبي ڪونهي ڪوڙي جي لاء اها سزا ئي ڪانهي ڪوڙي جي لاء اها ٿڪ لعنت قيامت تائين آهي بس يا ان کي قتل ڪري ڇڏيو يا ماريو الله تعاليٰ عذاب هن جي مٿان ائين ڪندو آهي جيئن ڪافرن جي مٿان عذاب ٿيندو آهي مسلمانن جي هٿن جو عذاب هن جي لاء عذاب آهي رب تبارڪ تعاليٰ ائين سڌو سنئون عذاب نه ڪندو آهي ان تي اهو آهي جواب

انهن ڪافرن جي لاء حسرت ۽ ارمان آ. ارمان آ انهن جو هتي دنيا ۾، ارمان ٿيندين آخرت ۾. دنيا ۾ ارمان آ جو قرآن تي ڪڙڪڙ ڪن ٿا. آخرت ۾ ارمان آ جو چوندا ته يره جيڪر مڃيون ها. ارمان ئي ارمان اٿن دنيا ۾ به آخرت ۾ به. وانه لحق اليقين ۽ بيشڪ اهو قرآن پورو يقين آ. فسبح تنهنڪري تون پاڪائي بيان ڪر، باسم ربک العظيم پنهنجي رب عظيم جي نالي جي تون پاڪائي بيان ڪر ڇو ته تنهنجي ڪاميابي آ. مطلب آهي ته اهو الله تعاليٰ قرآن ڪريم جو انقلاب آڻيندو، پوء اهي ڪافر ان جون حسرت ڪندا، بدر جي ڏينهن انهن کي تباهي ٿي، حسرت ٿي، مصيبت ٿي. الله تعاليٰ فرمائي ٿو، قرآن جي ڳالهه آهي، اها هنن کي حسرت ٿيندي، ڪافرن جي مٿان اهو حق يقين آهي. ان کان بعد آهي سورت معارج، معارج سورت. انهي ۾ به ساڳو انهي قسم جو پروگرام آ ۽ جيڪي ماڻهو الله تبارڪ و تعاليٰ جي دين کي نٿا سمجهن انهن کي هتي هدايت ۽ تنبيهه ڪئي ٿي وڃي پئي. سأل سائل بعذاب واقع بسم الله الرحمن الرحيم گهريو هڪ سائل عذاب، هڪ سائل گهريو عذاب، ڪافرن چيو ته پوء جيڪڏهن هي سچ آهي، لکن ٿا شاهه صاحب جن، ته پيغمبر عذاب گهريو. ۽ اهو ڪنهن کان هٽايو نه ويندو. هڪڙي معنيٰ. ٻي معنيٰ ته ڪنهن ڪافر عذاب گهريو ۽ اهو عذاب ڪو هٽايو نه ويندو. پيغمبر عذاب گهريو ۽ عذاب پيو ته اهو هٽندو نه. جيئن مڪي جي مشرڪن تي عذاب پيو پوء هٽيو نه. ڪافر جيڪڏهن عذاب گهرن ٿا ۽ عذاب ڏسي پوء توبهه توبهه ڪن ته به نه هٽندو. مطلب اهو آهي. انهن اهڙي قسم جو هڪڙو مطالبو ڪيو هو. جو چون پيا ته ڀلا جيڪڏهن اسان نٿا مڃون ته عذاب اچي گهريو هڪ سائل عذاب واقع جو پوندڙ آهي للڪافرين ڪافرن تي ليس له دافع نه آهي ان کي ٽارڻ وارو ڪوئي من الله الله جي طرفان عذاب ذي المعارج جو مٿاهن درجن وارو الله انهن کان عذاب گهريون تعرج الملائڪة والروح چڙهندا آهن ملائڪ ۽ روح انهيء ڏانهن رب تبارڪ وتعاليٰ اهڙو آهي جنهن ڏانهن ملائڪ به چڙهي ويندا آهن ۽ روح به چڙهي ويندو آهي معنيٰ جيڪي ماڻهن جا ساهه نڪرن ٿا سي به اوڏاهين ملائڪ ماڻهن جا عمل کڻي وڃن ٿا انهيء رب ڏي في يومن اهڙي هڪڙي ڏينهن ۾ ڪان مقداره جنهن جو اندازو آهي پنجاهه هزار ورهيه خمسين الف سنة معنيٰ انسانن جا عمل ۽ انسانن جو ڪردار

مجرم هوندو، جيڏي جيڏي درجي جو هوندو، اوترا سڀ درجا پنهنجي عذاب جي بچائڻ لاء اختيار ڪندو ته جيڪر قبول پون منهنجي جان ڇٽي، ثم ينجيه، جيڪر اهو ڏئي به پاڻ کي ڇڏائي، رب تعاليٰ ٿو فرمائي ته اهڙو برو حال ٿيندو انهن ماڻهن جو. ايتري قدر پريشاني.

اهي ڪافر ڀڄندا ٿا اچن ٽولي ٽولي ڪري. مطلب ان جو هي آهي ته اهي ڪافر جو اهڙي قسم جي حرڪت ٿا ڪن پيا ۽ ٽوليون ٽوليون ڪري تو وٽ اچن ٿا. انهن انهن جو ڇا آهي ان ڳالهه سان؟ ڇا ٿيو آهي انهن ڪافرن کي جو اعتراض جي طور اچن ٿا ۽ اچي توهان جي مقابلي ۾ وري بيهن ٿا قرآن جي تلاوت ٻڌي ڪري پوء مسخري ٿا اچي ڪن، ٽوڪون ٿا ڪن ۽ لالچ ٿا رکن.

ڪلا خبردار ائين ناهي، انا خلقناهم مما يعلمون بيشڪ اسان پيدا ڪيوسون انهن کي ان مان جنهن کي ڄاڻن ٿا. جنهن شيء مان انهن کي پيدا ڪيوسون اها جنت جي آهي. اها پاڻي جو قطرو هڪڙو. غذائن ۽ خوراڪن منجهان ٺهيل. اهو جنت جو ڇا جو پنهنجي اصل تي موٽي ويندا. هن جو نه اصل جهنم ڏي آهي نه جنت ڏي آهي. ڪردار آهي. جيڪو پنهنجي ڪردار کي درست ڪندو هموار ڪندو اهو يا جنت ۾ يا جهنم ۾ ويندو. جهڙو ڪردار هموار ڪري جنت جي پاسي جو درست ڪري ته اوڏهه، جهنم جي پاسي جو ڪردار ٺاهي ته اوڏهه. رب تعاليٰ ته فرمائي ٿو ته غور ڪري ڏسن ته اسان پيدا ڇا مون هنن کي ڪيو آهي جو هي حقدار جنت جا ٿا بڻجن؟ پيدائشي طور جنت جا حقدار ناهن نه. فلا اقسم برب المشارق پوء مون قسم ٿو کڻان اوڀر ۽ اولهه جي پروردگار جو، انا لقادرون اسان سگهه رکون ٿا علي ان نبدل خيرا منهم،

هن ۾ معلوم ٿئي ٿو ته دعوت قرآني دعوت نوح عليه السلام وانگر آهي. نوح عليه السلام جي دعوت جو تتمو آخري انقلاب ۽ عالمي انقلاب ٿيندو جنهن ۾

سمجهه ۾ آيو ته دعوت نوح عليه السلام جي دعوت سيدنا محمد رسول الله صلي الله عليه وسلم جي دعوت ۽ ۽ اها اچي پوري ٿي ٿئي ڪامل ٿي ٿئي خاتم النبيين جي دعوت تي ۽ پوء اهو دعوت وارو انقلاب هلندي هلندي عالمي انقلاب جي صورت اختيار ٿو ڪري انهي ۾ هڪڙا ثواب جا مستوجب، ٻيا وڃي ٿيا عذاب جا لائق، تنهن جو فيصلو ٿيندو آخرت ۾. اها دعوت، اسلامي دعوت قرآني، ڪير کڻندو؟ فرمائن ٿا، مثلي ڪمثل نوح. ڪمثل سفينة نوح، منهنجو نمونو ۽ منهنجي دعوت قرآني جو نمونو اهڙو آهي جهڙو نوح عليه السلام جي ڪشتي، من رڪب نجا من لم يرڪب هلڪ، جيڪو انهيء تي چڙهيو ٻيڙيء تي ته نجات پائي ويو، جيڪو نه چڙهيو اهو هلاڪ ٿيو. اهو به فرمايو آهي رسول الله صلي الله عليه وسلم. وري فرمائن ٿا، ته اصحابي ڪالنجوم، منهنجا صحابا ستارن جهڙا آهن. بأيهم اقتديتم اهتديتم توهان جهڙي به ستاري سان اقتدا ڪندؤ، پيروي ڪندؤ، هدايت وٺندؤ. ٻي روايت ۾ ٿو اچي ته مثلي و مثل آلي ڪسفينة نوح منهنجو مثال ۽ منهنجي آل جو مثال اهڙو آهي جيئن نوح عليه السلام جي ڪشتي. جيڪو چڙهندو نجات پائيندو جيڪو نه چڙهندو هلاڪ ٿيندو. هاڻ انهن ٻنهي حديثن جي ملائڻ کان بعد فقه ٿو پيدا ٿئي. هڪڙي هوندي آهي نص، ان جو حڪم ته معلوم ٿيو. اهڙيون ٻه حديثون آيون، ان کي چئبو نصوص. انهن ٻنهي جي ملائڻ مان جيڪو مقصد پيدا ٿيو، ان کي چئبو آهي فقه. فقه انهن حديثن جو هيء آهي ته حضرت رسول الله صلي الله عليه وسلم جن جي تابعداري ۽ سندس آل اهلبيت جي تابعداري امت جي لاء نجات آهي. جيئن ڪو ڪشتيء تي چڙهيو هو نوح عليه السلام جي تي بچي ويو تيئن هي به انهن جي تابعداري ڪندا بچي ويندا ۽ جيڪي نه چڙهيا هلاڪ ٿيا پر ڪشتي هلندي آهي سمت تي ٻيڙي هلندي آهي سڌ تي، سڌ هن کي ملندي آهي ستارن مان. جڏهن سمونڊ اجهاڳ ٿي وڃي، پتو نه پوي ته ڪنارو ڪهڙي طرف، انڌيرو به هجي، پوء ستارن تي ٻيڙيء کي وٺي وڃي پنهنجي منزل مقصود تي هڪلي پهچبو آهي. توهان ٻيڙيء تي چڙهندؤ، اها ٻيڙي آهي حضور انور صلي الله عليه وسلم جي ۽ سندس اهلبيت جي، پر جيڪڏهن سمت صحابه جي وٺي هلبو ته پوء اها ڪشتي نجات پائيندي، جيڪڏهن نه ته اها ڪشتي صحابه ڪرام کان سواء هلاڪ ٿي ويندي. خلاصو مطلب اهو بيٺو، دعوت هتي پوري ٿي. هن قرآن شريف جي سورت جي مٿان مقدمي طور اڳ ۾ اها ڳالهه عرض ڪئي وئي. اهي سڀ حڪومتون سيدنا عمر فاروق رضي الله تعالٰي عنه جي زماني ۾ ايران فتح ٿيو آهي، روم فتح ٿيو آهي، شام، بيت المقدس وغيره اهي علائقا سيدنا ابابڪر صديق رضي الله تعالٰي عنه جي زماني ۾ تخطيط ٿي آهي. ان درياهه جي، سوئيز نهر، ٻن وڏن دور دراز فاصلن کي ٿورن ميلن ۾ طئي ڪيو ويو. اهو نقشو سيدنا ابابڪر صديق رضي الله تعالٰي عنه ڪڍيو هو. حضرت عمر فاروق ان کي کوٽرايو. واهه جي صورت ٿي پئي. پوء ان کي وڏو ڪندي ڪندي هاڻي سوئيز نهر گويا ٻن دنيائن کي ملائڻ واري نهر آهي. اهو صحابه ڪرام جي تابعداري ۽ اها سمت هي جيڪا ورتي وئي. انا ارسلنا نوحا اسان موڪليوسين نوح عليه السلام کي پنهنجي قوم ڏانهن ان انذر قومڪ تون پنهنجي قوم کي ڊيڄار من قبل ۽ ان ياتيهم عذاب ان کان اڳي جو انهن وٽ اچي عذاب اليم دردناڪ قوم کي ٻڌاء توهان وٽ عذاب اچڻو آهي نبي جي تعبير قال يا قوم، چيائين اي منهنجي قوم، اني لڪم نذير مبين، مان توهان کي ڊيڄاريندڙ آهيان پڌرو. ان اعبدوا الله، الله جي تابعداري ڪريو، واتقون، واتقوه، ۽ ان کان ڊڄو، واطيعون، ۽ منهنجو چوڻ وٺو. اطاعت رسول جي، خوف خدا جو، اها آهي نجات. تابعداري انهيء جي. گناهن کي ڇڏيو، خدا جو خوف رکي، اطاعت ڪريو، عبادت نصيب ٿيندي. رسول جي اطاعت ۾ عبادت نصيب ٿيندي. خدا جي خوف ۾ تقويٰ آهي، بچاء ٿيندو. يغفر لڪم ته پوء توهان جي زندگيء ۾ جيڪي غلطيون اينديون، اهي الله معاف ڪندو. من ذنوبڪم ويؤخرڪم الي اجل مسمّي ۽ ڍر ڏيندو توهان کي وقت مقرر تائين الله تعاليٰ فرمايو اسان توهان کي ڪنهن وقت مقرر تي چيائين ته منهنجي قوم مون توهان کي خوف ڏياريندڙ آهيان پڌرو جيئن عبادت ڪريو الله تعاليٰ جي ۽ ڊڄو ان کان ۽ منهنجو چوڻ وٺو يغفر لڪم ته بخشي توهان کي ڏوهه توهان جا، ذنوبڪم، من ذنوبڪم، يؤخرڪم الي اجل مسمّي، ۽ رهائي توهان کي وقت مقرر تائين، دنيا جي جهان ۾، عزت سان رهو، ڪو وقت مقرر جيڪو حياتي جو آهي، ان اجل الله، بيشڪ وقت مقرر الله جو، اذا جاء جڏهن آيو، لا يؤخر، نه مهلت ملندي، لو ڪنتم تعلمون، جيڪڏهن توهان ڪا سمجهه رکو ٿا، مهلت ناهي، وقت آيو مهلت ختم. تنهن ڪري همت ڪريو، ان کان اڳ ۾ پنهنجي رب کي راضي ڪريو ۽ تابعداري ڪري وٺو ته بچاء ٿئي. قال رب چيو حضرت نوح اهو ٿيو قوم کي دعوت جو طرف هاڻي وري رب جي پاسي ڏي دعا هڪڙي هي دعوت ٻي دعا. اني دعوت قومي، منهنجا رب، سڏيم پنهنجيء قوم کي ليلا، رات جو، و نهارا، ڏينهن جو. فلم يزدهم دعائي پوء منهنجي، دعوت، نه وڌايو انهن کي الا فرارا مگر انهن جو ڀڄڻ. جيئن دعوت تيئن ڀاڄ تيئن فرار.

۽ تمام گهڻو استڪبارا، تڪبر، ڪيو، تمام گهڻو، مفعول مطلق هو، تاڪيدي معنيٰ ٿو ڏيکاري، تنهنڪري تمام گهڻو تڪبر، اها معنيٰ ڪبي. قوم جي حالت اها ٿي پئي آهي. رب تعاليٰ جي درگاهه ۾ هن عريضو پيش ڪيو ته الله اهو حال آ ۽ توهان ڏسو ته نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جن جي دعوت تي به ائين ڪپڙا به ويڙهيندا ها ۽ ڪنن ۾ جعلوا اصابعهم في آذانهم ائين به ڪندا ها سمجهه ۾ ٿو اچي ته وحدت اديان جو مسئلو آهي دين ساڳو آهي تنهن ڪري نتيجو ساڳو آهي نجات به ساڳي آهي ته مواخذو به ساڳو آهي

اسررت لهم ۽ چيومان، تمام ڳجهيء طرح وڃي گهرن ۾، هوريان ڪنن ۾، ڏاڍيان ڪچهرين ۾ واعظ، مشورا، صلاحون. فقلت، پوء چيم، استغفروا ربڪم، معافي گهرو پنهنجي رب کان، انه ڪان غفارا، موقعو اٿو، بيشڪ اهو بخشڻهار آهي، ائين ڀلا ڪريو. هيترو وقت توهان گذاريو گناهن ۾ ساڍا نو سؤ ورهيه ٿي وئي تبليغ، وڏو علائقو ٿي ويو، وڏو وقت ٿي ويو. انه ڪان غفارا بيشڪ اهو غفار بخشڻهار آ جيڪڏهن توهان استغفار ڪندؤ رب تبارڪ وتعاليٰ جي در تي توبهه به ڪندؤ ته توبهه ۽ ايمان سان هيٺيون برڪتون نازل ٿينديون سمجهه ۾ ٿو اچي ته اهو وقت ڪو ڏکيو وقت هو ڏڪر جو وقت هو تڪليف جو وقت هو انهن جي نحوست ۽ شومي اعمال جو نتيجو

ته الله توهان تي وڏڦڙا ڪڪر وسائي، توهان کي اضافو ڪري، امداد ڪري، وڌائي توهان کي مال سان ۽ پٽن اولاد سان، ويجعل لڪم جنات ۽ ڪري توهان جي باغن کي آباد، ويجعل لڪم انهارا ڪري توهان جي لاء نهرون ۽ واهه پاڻي سڀ ٿي ويو ني اچي ويو معلوم ٿيو ته انسان جي رزق جي وسعت ۽ ڪشادگي توبهه تي رکيل آهي استغفار تي رکيل آهي. رب تعاليٰ جي رحمت ايندي آهي مادي تي پوء ماديات کي آباد ڪندي، رب جي رحمت ايندي آهي توبه کان بعد روح تي توفيق اعمال جي پيدا ٿيندي، غذائن ۽ خوراڪن سان توفيق جسم جي پيدا ٿيندي ۽ گناهن جي معاف ٿيڻ سان توفيق روح ۾ پيدا ٿيندي، عبادت وڌيڪ ٿيندي. استغفار ۾ قوت ايندي آهي. انسان ٻن حصن کان ٺهيل آهي، هڪڙو جسم ٻيو روح. جس جسم جو امداد به ٿيندو، استغفار سان روح جو امداد به ٿيندو. حضرت نوح عليه السلام ائين چيو، مالڪم لا ترجون لله وقارا، ڇا ٿيو اٿو جو نه ٿا خيال ڪريو الله جي عظمت جو، الله جي عزت ۽ عظمت جو خيال نه ٿا ڪيو، وقار، توقير، تعظيم جا معنيٰ اٿس، وقارا اي توقيرا وتعظيما. وقد خلقڪم اطوارا ۽ هن پيدا ڪيو توهان کي ڪيترن نمونن ۾، ڪيترا نمونا ٿيا، پاڻي جو قطرو، وري رت جي صورت، وري سائين ان مون گوشت، تنهن ۾ هڏا، وري کلڙ مٿون چڙهي ويو، وري صورت لڳي انساني، ٻار ننڍڙو، وري وڏو، وري جوان، وري سائين موٽيو، وري پوڙهو. تان ڪي ضعيف ٿي ويو، الله فرمائي ٿو ته هيترا طور طرح توهان کي رب تعاليٰ ڏنا خلقڪم اطوارا الم تر ڪيف خلق الله سبع سماوات نه ڏٺائون نه ڏٺو تو الم تروا ڪيف خلق الله ڇا نٿا ڏسو ڪيئن الله تعاليٰ

پيدا ڪيو توهان کي زمين مان نباتن ڪنهن طرح الله تعالي پيدا ڪيو توهان کي زمين مان ڪنهن طرح ڪنهن طرح جو مطلب هي آهي ته پهرين آدم عليه السلام کي سڌو مٽيء مان جنهن کي چئجي سڌيء طرح ۽ وري ماڻهن کي پيدا ڪيئين آدم جي نسل منجهان پر انهن جي غذا جي وري وڃي انتها ٿي ٿئي ساڳو مٽيء تي خوراڪون کاڌا ميوا سڀ ۽ لٽو، ڪپڙو، جسم جي ساري پرداخت، تنهنڪري ڪنهن طرح. انبتکم، اهو آهي فعل، نباتن ان جا مفعول مطلق، مفعول مطلق نوعي ٿئي، جڏهن نوعي ٿيندو ته پوء ڪا طرح وٺبي ته پوء نوعي ٿيندو. ائين جيڪڏهن چئبو پيدا ڪيئين توهان کي پيدا ڪرڻو ته پوء ان کان ڪنهن طرح چڱو آهي آخر. ثم يعيدڪم، پوء واپس ڪندو توهان کي، يخرجڪم اخراجا.

جن کي نه وڌايو سندن مال ۽ سندن اولاد سواء ڇيهي جي. اهڙن ماڻهن جي ڪڍ لڳا جو نقصان ئي نقصان هنن جي اولاد ۾، هن جي ملڪيت ۾ ۽ دين ۾. بي فرمانن جي ڪڍ لڳا هن ومڪروا مڪرا ڪبارا ۽ انهن تمام وڏو مڪر هلايو. هو جيڪي سرمائيدار ها.

هندستان ۾ به اتان کان هلي عرب ۾ ٿيو. لات، منات، عزيٰ ۽ اهڙي طرح سان اساف ۽ نائله هندستان ۾ به بت هيا. وشنو، برهما، اندر ۽ شوا، هنومان اهي سڀ وري هندستان جا ها. بت مطلب ته اصل نوح عليه السلام کان وٺي هلي ڳالهه بتن جي رسم پوء وري جڏهن اهي ويا ڳري مري کپي ختم ٿي ته ڪشتي وارا ڪندا ها ڳالهيون پنهنجن پوين سان ته اڳي بت پوڄيندا ها پوء نوح عليه السلام تبليغ ڪئي پوء انهن نافرماني ڪئي پوء اهي مري ويا غرق ٿي ويا بتن سميت جيئن توحيد وارا موحد موحد ڪندا آهن بدعتين جون ڳالهيون

آئي جو ڳالهيون ٻڌائون مٿيون ۽ پوء اهي ملڪن ۾ قومون پکڙجي ويون، هر ڪنهن وڃي اتي پنهنجا اهي بڻايا وسيلا غلط ها. اهي بزرگ هوندا ها هنن جا، انهن جي نالي تي هنن کڻي بت ٺاهيا، ڄڻ انهن بزرگن جي عزت پئي ڪيون. هلندي هلندي پوء پوڄا شروع ڪيون. نسر کي پکي جي شڪل هئي. يعوق کي چوندا هئا ته اهو مصيبتون ٿو ٽاري. يغوث غوث کان ورتل فريادرسي ٿو ڪري. سواع ۽ ود اهي وري انهن کي رب تعاليٰ ڏي ويجهي ڪرڻ جا هئا. بهرحال اهي طاغيه

سواء گمراهي جي، ظالمن تي رڳو گمراهي ئي گمراهي وڌاء، ڇو ته اهي تيئن وڃن ڀلا جو نوح عليه السلام اچي ڪاوڙيو، رنج پيو انهن تي، ڪيئن انهن جي انهن جي هدايت جي ڪا صورت نظر نٿي اچي، مما خطيئاتهم آخر پنهنجي گناهن جي ڪري اغرقوا ٻوڙيا ويا، فادخلوا پوء وڌا ويا نارا باهه ۾.

الله تعاليٰ فرمائي ٿو، باهه انهن جي مٿان صبح شام پيش اچي ٿي پئي. صبح شام مراد دائمي فرعون جي لاء، جو اهو به ٻڏي ته ويو هو. هاڻي فرعون جي جيڪا اها مورتي رکي آهي، اها به حقيقي طرح سان ته باهه ۾ پئي ٿي سڙي. ماڻهو ڏسن ٿا، انهن کي خبر نٿي پوي. فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا، پوء نه لڌائون پنهنجي لاء الله کانسواء ٻيو ڪو مددگار. قال نوح،

۽ نه وڌاء ظالمن تي مگر هلاڪت، ظالمن تي رڳو تباهي کي وڌاء. اها دعا حضرت نوح عليه السلام ڪئي ۽ قوم اها هلاڪ ٿي وئي. هتان مقصد هي آهي ته مڪي وارا ان ڳالهه کي سمجهن ته تحريڪ ساڳي هليل آهي. نوح عليه السلام بيزاري ڪئي ۽ الله تعاليٰ جي طرفان عذاب آيو، توهان اهڙي حرڪت نه ڪجو، متان توهان جي لاء به الله جي طرفان عذاب اچي وڃي. ان کان پوء اچي ٿي سورت جن. نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جن جو نه صرف انسانن پيغام کنيو پر جنن به کنيو. اها تحريڪ جيڪا نوح عليه السلام کان انساني تحريڪ هلي ختم ٿي اچي رسول الله صلي الله عليه وسلم تي پوء ماڻهن به اها خدمت ڪئي جنن به خدمت ڪئي. جن ڇا آهي؟ آڪام المرجان في احڪام الجان اهو هڪڙو ڪتاب آهي آڪام المرجان انهي ۾ هن جنن جون ڳالهيون گهڻيون آهن بهرحال جن هڪڙي مخلوق آهي مستقل اهو جيڪو ابليس آهي سو به انهن منجهون آهي مستقل قوم آهي انهن ۾ عنصر معنيٰ جوهر باهه جو وڌيڪ آهي

بهرحال اهي به هڪڙا اجسام آهن جن ۾ اربع عناصر مرڪب ٿيل آهن، هوا، باهه، پاڻي، مٽي. اسان به جسم آهيون، اسان ۾ به اربع عناصر آهن، هوا، باهه، پاڻي، مٽي. پر هي مٽيء تي تخليق ٿيل آ، اهو باهه تي تخليق ٿيل آ. جيئن هو چوي ٿو ته خلقته من خلقتني من نار وخلقته من طين، مان کي باهه منجهون پيدا ڪيو، ان کي مٽيء منجهه. جو جوهر قرآن شريف ۾ انهن جي پيدائش جو سڄو معلوم ٿئي ٿو. اهڙي جيڪا مخلوق جنن جي آهي. اهي انسان جي بدن کان لطيف آهن. نسمو چئبو آهي روح هوائيء کي، جيڪو اسان جي بدن ۾ خون منجهه هڪڙو روح هوائي پيدا ٿيل آهي. جنهن تي اچي روح مٿون سلطاني مرڪب ٿئي ٿو. هي تقريباً نسمي جهڙا لطيف آهن. اها لطافت هنن ۾ آهي. باقي جيڪو مادو هنن ۾ پيل آهي سو ان نسمي جهڙو ئي لطيف آهي. تنهن ڪري ڏسڻ ۾ ڪونه ٿا اچن. انه يراکم هو وقبيله من حيث لا ترونهم جن شيطان توهان کي ڏسي ٿو اهڙيء جاء کان جتي توهان هنن کي نٿا ڏسي سگهو اهو هنن جو رهڻ آهي جيڪو جسماني ساخت جو نمونو آهي اهڙو ئي آهي هو ۽ هن جو سارو قبيلو جهڙي هوا اهڙي قسم جا پاڻي ۽ مٽي وغيره ٻيو ٽيو عناصر بدن انساني ۾ غالب آ هن ۾ ۾ هي گهٽ آهن هوا گهڻي آهي انسان جڏهن هتي هتان نڪري برزخ ۾ ويندو ته اتي احڪام هن جو جسم ته ٿيو قبر ۾. قبر جي معنيٰ آهي جهڙي به جاء اجزاء خاڪيء کي ملي اها قبر آهي هن جي. جانورن جي پيٽن ۾ مليس ته به اها قبر آهي. پکين جي ڳجهين ۾ پئي ته به قبر آهي. باهه ۾ سڙي وڃي خاڪ وڃي ٿئي ته به قبر آهي. درياهه جي تري ۾ پوي، مڇين جي پيٽن ۾ پوي ته به قبر آ. قبر جي معنيٰ اها سمجهو، جي پوري اچيو سون اتي خاڪ ٿي وڃي تڏهن به قبر آ. نه ڳري رکيو رهيو اتي سلامت، ايئن ڪيترا اجسام نه ٿا ڳرن جيئن انبياء جا جسم الله تعاليٰ حرام ڪيو آ مٽيء کي کائڻ جسم نبين جو اهڙي طرح اولياء ڪرام صالحين، انهن جا اجسام به بقدر ضرورت محفوظ رهن ٿا. حضرت پير سائين محمد راشد صاحب رحمت الله عليه پيا وڃن فقيرن سان پوء ڪن ماڻهن عرض ڪيو سائين هتي ذڪر جون ضربون ٻڌندا آهيون، فرمايائون ڪاٿي وٺي آيا اهي فقير، او اهي هيا ڌنار، لئيون ۽ هڪڙين لئين وٽ اچي بيهاريون ته سائين، ڪڏهن ڪڏهن هنن لئين منجهان ذڪر جي ضرب ايندي آهي. فرمايائون ته ها پٽ، هتي هيو اڳي مقام، او ٻوڏ ٿئي درياهه جي، امڙي ڪچي جي حدود ۾ هيو، انهن ۾ قبرون ۽ ويون ڊهي هاڻي کوٽريو ته پوء ان کي ڏسون. اتي ماڻهو آيا، ڪوڏارن سان کوٽيون ليون ٻيون پٽيون، ليون مٿن ڀر ڦٽي ويون. کوٽي ڪڍيون ته اندر جنازو نڪتو. اهو جنازو سڄو ڳريل هو. ان جا چپ سلامت ها ۽ زبان سلامت هئي. اهي ڏندن ۾ چپ ۽ زبان سڄي سلامت. فرمايائون ته پٽ! هي ذڪر ڪندو هو جهري. ۽ ڪندو هو لساني، زبان سان، قلبي ذڪر ڪري ها ته سارو بدن سلامت رهيس ها. پر هاڻي جنهن عضون سان هن ذڪر ڪيو آهي، اهو هي زبان ۽ چپ اهي سلامت اٿس. وري پوء ان جي قبر ٺاهرائي ڍڪرائي ڇڏي. اها ڳالهه مان استطرادي ڪئي تبعي. منهنجو مطلب ان منجهان هي آهي ته ماڻهو ائين فنا ٿي وڃي ٿو، باقي رهي ٿو هن جو نسمو.

اهي نسما ها جيڪي لطيف جوهر ها نبين جا، جسم ته اتي قبرن ۾ محفوظ ها، اهي ڪونه اٿي آيا ها. باقي نسمو، روح هوائي، حج تي آيو. اهي سڀ ڳالهيون حديث شريف جي بنياد تي ثابت ٿيل آهن. تنهنڪري انهيء نسمي جي مشابهت ۽ مناسبت جن سان آهي. جن به نسمي جهڙو لطيف آ. لهذا پوء حڪم انهن صنفن جو واحد ٿي پوندو پوء ٻنهي صنفن جو حڪم واحد آ صالح هوندا ته جنت ۾ ويندا طالح هوندا ته جهنم ۾ ويندا اتي هنن کي وري ملندو جيڪو جسم ملڻو هوندن. اها جدا ڳالهه آهي. بهرحال جنن ٻڌي دعوت قرآني نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جن خير سان ويا ٿي ڪنهن طرف اتي پڙهيو نماز ان نماز جي پڙهڻ واري موقعي تي ڪي جن هيا جن جنن اهو قرآن پاڪ ٻڌو. ۽ چيائون ته اسان قرآن ٻڌي آيا آهيون پنهنجي قوم کي وڃي ٻڌايائون في الحال لهي پيا اتي ۽ انهن جيڪو قرآن پاڪ ٻڌو ۽ آيا انهي سفر ۾ سو به هڪ وقت مقصد هو جنن آسمان جي خبرن جي وچ ۾ ٿيو هي لولو حجاب، سرڪش جن رسول الله صلي الله عليه وسلم جي بعثت کان اڳ ۾ آسمان تي چڙهي ويندا ها، وڃي ويهندا ها، يقعدون مقاعد للسمع ٻڌڻ جي جاين تي، پوء اتان ڪي خبرون ٻڌي پنهنجي دجالن کي ۽ جادوگرن کي ٻڌائيندا ها ڪجهه ڪوڙ ملائي. نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم جڏهن آيا ته الله تعاليٰ حفاظت ڪرائي انهي فضا جي ته جيئن قرآن پاڪ لهي ڪري. جنن جي خبرن ۾ ۾ ڄڻ حجاب پئجي ويو وڃن ته شهاب ثاقب اڳي به لڳندا ها پر هاڻي زور اهتمام سان تيز ۽ گهڻا اڳي به هيا ڪجهه اعتراض ڪونهي پوء جنن چيو ته اشر اريد به اهل الارض ام اريد بهم رشدا ايا انهن سان ڪو شر ارادو ٿيو آهي ڪين ڪو خير

جنن ايمان آندو. هاڻي اسان کي ڇا سمجهه ۾ آيو ته قرآن جي اشاعت انهن جنن به ڪئي. جتي اسان نه پهچي سگهون ها اتي جنن قرآن پهچايو. ۽ اڃا ٻي معنيٰ به نڪري ته اسان جي عام انسانيت جيڪڏهن نه به پهچي سگهي ته جن اتي

اتان سمجهه ۾ آيو ته جن جن ملڪن تي قرآن شريف نه پهتو هو اتي انهن جي ذريعي پهتو يا جيستائين انسان هيا هي هيو خلاصو قرآن شريف جي عالمي دعوت جو، بين الاقوامي دعوت جو، اقوام جي درميان قرآن جي اشاعت جي دعوت جو مسئلو هن سورت جن منجهان سمجهه ۾ آيو. اي نبي ٻڌاء، قل اوحي الي، ته پيغام آيو مون ڏانهن، انه استمع نفر من الجن، ته ٻڌي ويا آهن ڪيترائي جن. نفر جماعت، جنن جي هڪڙي جماعت ٻڌي وئي آهي قرآن پاڪ نفر چئبو آهي جماعت کي انهن قرآن ٻڌو آهي اها ڳالهه الله تبارڪ وتعاليٰ ڏانهن موڪلي وحي الٰهي جي ذريعي جنهن قرآن شريف آهي پوء انهن پنهنجي قوم وٽ وڃي ڳالهه ٻڌائي. نفر جو لفظ استعمال ٿيندو آهي ٽن کان وٺي ڏهن تائين. ايترا هيا، اٺ نو هيا جن. اتي وڃي هنن قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا اسان قرآن ٻڌو آهي عجيب معنيٰ تمام نظم هن جي سٺي، بلاغ هن جو عجيب، اسلوب هن جو نفيس، اهڙي طريقي جو قرآن ٻڌو آهي يهدي الي الرشد وٺائي ٿو سنئون رستو، رشد دڳ. فآمنا به، اسان يقين ڪري آيا آهيون، انهيء تي يقين ڪيو آهي، ايمان آندو آهي اسان. ولن نشرڪ، ۽ هرگز نه شريڪ ڪنداسون، بربنا، پنهنجي پاليندڙ سان، احدا، ڪنهن هڪڙي کي. اسان پنهنجي رب سان ڪنهن کي شريڪ به ڪونه ڪنداسون. اسان اها ڳالهه به ٻڌي آياسين. ايمان ۽ توحيد سمجهي آياسين. انه تعاليٰ، رب اسان جو، وڏي شان وارو آهي، جد، شان، عزت، بيشڪ اهو الله بلند آهي شان اسان جي رب جو انه شان هي آ انه اهو واقعو آ ضمير شان جو واقعي جو آ بلند آهي شان رب جو عزت رب اسان جي جي ما اتخذ صاحبة هن جي شان جي بلندي پهرين اها آهي ته هن کي نه ڪو زال نه ڪو اولاد پهريون احتياج هن جو اهو ختم آ دوام ۽ قوام جي لاء بذات دائم ۽ قائم آ، نه ته پوء نوع جي حفاظت ٿيندي جيڪڏهن شخص زائل هوندو، معنيٰ شخصيت باري تعاليٰ جي جيڪا آهي پنهنجي، ليس ڪمثله شيء، اها دائم ۽ لازوال آ، تنهنڪري نوع جي بقاء جي ضرورت ناهي، نوع کان بالاتر آ. نوع تڏهن ٿيندو آ، جنس تڏهن ٿيندي آ جڏهن بقاء جي صورت شخصي نه هجي، سو شخصي بقاء.